SBS ລາວ ແຊຣ໌ເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ທີ່ Facebook ເຄື່ອງໄມ້ເຄື່ອງມືໃນດ້ານແພດສາດ ທີ່ຮຽກວ່າ Rapid Antigen Test ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ຄວນເອົາມັນມາໃຊ້ຫຼືບໍ່ ໃນຂົງແຂວງຊິດນີ ໂຄວິດ-19 ຍັງແຜ່ລະບາດຢູ່ຕໍ່ໄປ ແລະ ເຮື້ອຮ້າຍຂຶ້ນຕື່ມ ຈົນວ່າ ມີການຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ມີການນຳເອົາ Covid Rapid Antigen Test ມາໃຊ້ມາຊ່ອຍ ເພື່ອຈະເປັນການໄລ່ຕາມທັນໂຄວິດ-19 ແລະ ຢຸດຕິການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ສາຍພັນເດລຕາ ທີ່ຕິດແປດກັນໄດ້ໄວ ແລະ ງ່າຍ ແຕ່ການ ກວດໂດຍ Rapid Antigen Test ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ເຮັດກັນໃນວິທີການໃດ ໃນເວລານີ້ New South Wales ກວດຫາໂຄວິດ-19 ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 90,000 ຄົນຕໍ່ມື້ ເພື່ອຕາມຊອກຫາເດລຕາທີ່ແຜ່ລະບາດກັນຢູ່ ທີ່ທາງການສາທາລະນະສຸກລັດ New South Wales ກໍຍັງມີກາ ນຍາກຊາ ຍ້ອນທີ່ຈຳຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນນານ ຈຶ່ງຈະຮູ້ຜົນການກວດ Rapid Antigen Test ກໍຮຽກກັນໂດຍຫຍໍ້ໆວ່າ Rapid Test ເປັນການກວດຫາໂຄວິດ-19 ທີ່ໃຊ້ເວລາໜ້ອຍ ຄືກວດໄດ້ໄວ

ວີ່ແວວຂອງກໍລະນີໂຄວິດ-19 ຕ່າງໆ ແຕ່ການແນ່ແທ້ນັ້ນຕົກຕ່ຳລົງໄປມີນ້ອຍກວ່າ 60 ເປີເຊັນ ສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ມີວີ່ແວວຂອງອາການທີ່ຈະຮູ້ສາເຫດ ແລະ ຄົນອົດສະຕຣາລີທີ່ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານແມ່ພະຍາດເຊື່ອວ່າ ຄ ວາມແນ່ແທ້ຂອງ Rapid Test ນັ້ນ ອັນທີ່ຈິງແລ້ວແຮ່ງຕ່ຳຕ້ອຍກວ່ານັ້ນມາກມາຍ ດຣ Lynn Waring ປະທານຂອງ Royal College of Pathologists of Australia

ຢູໂຣບ ອັງກິດ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ທີ່ຄົນທັງຫຼາຍຫາຊື້ເອົາມັນໄດ້ໃນຮ້ານຊຸບເປີມາເກັດ ຮ້ານຂາຍຢາ ແລະ ປ້ຳນ້ຳມັນ ສຳລັບປະເທດອົດສະເຕຣເລຍແລ້ວ ມີການດັນໃຫ້ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍ ຈົ່ງເຮັດໃຫ້ມີດັ່ງກະທຳກັນໃນປະເທດຕ່າງໆທີ່ກ່າວມາກ່ອນນີ້ນັ້ນ ໃນສັບປະດານີ້ New South Wales ຈະທົດລອງເບິ່ງ Rapid Test ໃນບ່ອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ດັ່ງບ່ອນເຮັດວຽກເຮັດການ ໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນ

ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າມັນມີຫຍັງໃນຊຸມຊົນ ເຮົາຕ້ອງລະມັດລະວັງແທ້ໆ ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງວິກິດໂຄວິດ-19 ນີ້ ເມື່ອທີ່ Rapid Test ນັ້ນຖືກຮັບຮູ້ໂດຍແທກີ ຜູ້ນຳຕ່າງໆຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຍັງມີຄວາມລັງເ ລໃຈ ທີ່ຈະອີງໃສ່ Rapid Antigen Test ຫຼືທີ່ຮຽກກັນໂດຍຫຍໍ້ໆວ່າ Rapid Test ເທື່ອ ຫຼືເປັນຢ່າງໜ້ອຍສຳລັບເວລານີ້ ສຳລັບວິທີການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການຄ້ຳຈູນທີ່ມີຢູ່ໄວ້ບໍລິການໃນການໂຕ້ຕອບວິກິດໂຄວິດ-19 ເປັນພາສາຂອງທ່າ ນ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບ coronavirus ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ